ເປັນເວລາຫຼາຍໆພັນປີມາແລ້ວ ທີ່ໄມ້ໄຜ່ພັນຕ່າງໆກັນ ອັນເປັນພືດພັນທີ່ຫຼາຍສະກຸນ ຖືກນຳມາໃຊ້ໃນຫຼາຍວັດຖຸປະສົງ ນັບຕັ້ງແຕ່ເປັນອາຫານ ໄປຮອດດ້ານການແພດ ເສື້ອຜ້າ ແລະການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ແຕ່ວ່າ ການນຳມາໃຊ້ຢ່າງມາກມາຍຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກກີດກັນ ເພາະວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ຜະລິດຂຶ້ນມາໃຫ້ຖືກກັບມາດຕະຖານແບບສະເພາະເຈາະຈົງ ຂອງພັນໄມ້ໄຜ່ທີ່ເກີດຈາກພື້ນດິນ ອາຈານສອນທີ່ມະຫາວິທ ະຍາໄລ Pittsburgh ທ່ານໜຶ່ງ ກຳລັງຫາທາງປ່ຽນແປງເລື່ອງນີ້ຢູ່ ນັກຂ່າວວີໂອເອ George Putic ມີລາຍງານເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ນັກສຶກສາຄົນໜຶ່ງ ຊ່ອຍອາຈານ Kent Harris ເວລາເພິ່ນທົດສອບເສົາໄມ້ໄຜ່ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າມັນມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມດັນຫຼາຍສ່ຳໃດ ຫຼືຮັບໄດ້ດີປານໃດ ກົດເກນຂອງການກໍ່ສ້າງໃນທຸກໆສະຖານທີ່ ຈຳເປັນຕ້ອງມີ ມາດຕະຖານຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ສຳລັບວັດຖຸກໍ່ສ້າງທຸກຢ່າງ

Um, obviously bamboo material something like this might ທ່ານ Kent Harris ອາຈານສອນມະຫາວິທະຍາໄລ Pittsburgh ກ່າວວ່າ ມັນເປັນວັດຖຸທີ່ແຂງແກ່ນຫຼາຍ ຢືດຢຸ່ນໄດ້ດີ ທັງໄດ້ປຽບເພາະຄວາມສູງຂອງມັນແມ່ນເດັ່ນ ແນ່ນອນ ວັດສະດຸຢ່າງໄມ້ໄຜ່ເຊັ່ນນີ້ ອາດຈະສູງຂຶ້ ນໄດ້ເຖິງ 20 ແມັດ ແລະມັນກໍຈະສາມາດປະຄັບປະຄອງນ້ຳໜັກຂອງຕົວມັນເອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະທີ່ແນ່ນອນທີ່ສຸດ ມັນຍັງສາມາດຕ້ານລົມແຮງ ຫຼືແມ່ນຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ ໄດ້ດີຫຼາຍ ໄມ້ໄຜ່ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນ ອາຫານຂອງພວກໝີແພນດາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນຳໄປເຮັດເຄື່ອງເຮືອນ ຫຼືຜະລິດຕະພັນດ້ານວິສະວະກຳ ເຊັ່ນ ໄມ້ແຜ່ນ ຫຼືພລາຍວູດ ພວກກາວຕ່າງໆ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ກວ້າງໄກອອກໄປຈາກເຂດທີ່ມັນເຕີບໂຕໃຫຍ່ພໍ ເທົ່າໃດ ຍ້ອນເຫດຜົນຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງ And and so there's that mentality that we're trying to get over. ທ່ານ Harris ກ່າວວ່າ ໄມ້ໄຜ່ໄດ້ຖືກມອງຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງໂລກວ່າ ເປັນຂອງສຳລັບພວກຄົນທຸກ ຊຶ່ງນັ້ນມັນໄດ້ປູກຝັງໃນຈິດໃຕ້ສຳນຶກຂອງຄົນ ທີ່ ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະເບິ່ງຂ້າມໄປ ໄມ້ໄຜ່ເໝາະສົມໃນການນຳມາໃຊ້ສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ທີ່ຕ້ອງການວັດສະດຸໜ້ອຍຫຼາຍ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ກັບໄມ້ແນວອື່ນ ເວົ້າເຖິງລະດູການເກັບກ່ຽວແລ້ວ

ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ ຊຶ່ງພວກນັກວິສະວະກອນຈະສາມາດຍຶດຖືໄດ້ ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ນຳເອົາວັດຖຸດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າມາສູ່ວົງກວ້າງໄດ້ ທ່ານ Harris ກ່າວວ່າ ການຈັດສັນໃຫ້ລຳໄມ້ໄຜ່ມີມາດຕະຖານ ຈະສາມາດນຳເອົາມັ ນມາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ທັງໃຊ້ເປັນທາງຕັ້ງ ແລະ ທາງນອນ ສຳລັບໃຊ້ເຮັດພື້ນເຮືອນ ແລະ ຫຼັງຄາ ຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດກໍແມ່ນ ໄດ້ໃຊ້ມັນເອົາເຮັດຝາເຮືອນມາແລ້ວ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA